شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ بۇ شەھەرگە كەلگەن ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىغا بارغان چەت ئەل مۇخبىرلىرىنى تەقىپ نازارەت ئاستىغا ئالغانلىقىنى ئاشكارىلىغان يىگىرمە بەش مىليون نوپۇسى بار شاڭخەيدىكى ساقچى ئىدارىسى ھەر ساھەدىكى يات غەيرىي ئادەملەرنى سۈزۈپ چىقىدىغان يىگىرمە ئالتە خىل مودېل قېلىپ ئەندىزىنى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا كىرگۈزۈۋەتكەن بولۇپ ئۇنىڭ بىرسى ئالاھىدە خادىملارنى كۆرسىتىپ بېرىش مودېلى ئىكەن ئۇيغۇر رايونىغا بارىدىغان ئايروپىلان ياكى پويىزنىڭ بېلىتىنى زاكاز قىلغان چەت ئەل مۇخبىرلىرىغا ئاپتوماتىك بەلگە ئۇرۇپ قويىدىكەن خىتايدىكى چەت ئەل مۇخبىرلىرى كۇلۇبىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئۇيغۇر رايونىغا بارغان مۇخبىرلارنىڭ سەكسەن سەككىز پىرسەنتى پۇقراچە كىيىنگەن ساقچىلارنىڭ تەقىپ نازارەت قىلىشىغا ئۇچرىغان يىگىرمە ئالتە خىل مودېلنىڭ يەنە بىرى شاڭخەيگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنى بايقاش بولۇپ بۇ شەھەرگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنى ئاپتوماتىك تېپىۋالىدىكەن

ئەمما بۇنىڭ مەلۇم مىللەتكە قارىتىلغانلىقىنى ئويلاپ باقمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىرېلاندىيىنىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ھەم تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايكىل مارتىن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشى ئوكراينا ئۇرۇشىغا تۇتقان مەيدانىنى تەنقىدلىگەن ھەمدە فرانسىيە پرېزىدېنتى ماكروننىڭ ياۋروپا ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ توقۇنۇشلىرىغا كىرمەسلىكى تەيۋەن مەسىلىسىگە ئارىلاشماسلىقى كېرەك دېگەن ئىدىيەسىنى رەت قىلغان بلۇمبېرگ تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە مايكل مارتىن بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى بېرلىندا قىلغان سۆزىدە ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى دەتالاشنىڭ تۈگىمەيدىغانلىقى ياۋروپانىڭ بۇ ئىككى دۆلەت ئارىسىغا قاپسىلىپ قالغانلىقى شۇڭا ياۋروپانىڭ مۇستەقىل ستراتېگىيە بەرپا قىلىشى ۋە ئۇنى مۇستەھكەملىشى كېرەكلىكى ھەققىدىكى كۆز قاراشقا قوشۇلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

ئۇ يەنە ئىرېلاندىيە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ خىتاينى زىيارەت قىلىدىغانلىقىنى خىتاي بىلەن بولىدىغان سودىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئاندىن بۇنىڭغا ئىزاھات بېرىپ بىزمۇ ساددا ئەمەس خىتاينىڭ دۇنيا قارىشى بىلەن بىزنىڭ قارىشىمىز ئوخشىمايدۇ بىزنىڭ مەنپەئەتىمىز ۋە قىممەت قارىشىمىزمۇ ئۇلار بىلەن ئوخشىمايدۇ شۇڭا بۇ خىل رېئاللىق خىتاي بىلەن جانلىق مۇناسىۋەت قۇرۇشىمىزنى تەقەززا قىلىدۇ دېگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى مەزگىلىدە خىتاي ساياھەتچىلىرى دۆلەتلىك ئى تۆت دەرىجىلىك ساياھەت رايونى بولغان لوپنۇرلۇقلار كەنتىنى ساياھەت قىلغان لوپنۇر ناھىيەسىدىكى لوپنۇرلۇقلار كەنتى تارىم ئويمانلىقىنىڭ شەرقىي شىمال تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ ئالاھىدە جۇغراپىيىلىك شارائىت ۋە قويۇق مىللىي مەدەنىيەت پۇرىقىغا ئىگە جاي ھالبۇكى بۇ خەۋەردە لوپنۇرلۇقلار گويا ئۇيغۇرلاردىن ئايرىم بىر قەۋىم سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىنغان بولۇپ لوپنۇرلۇقلار بۇ جايدا بېلىقچىلىق ئوۋچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان خەلق ئۇلارنىڭ يەرلىك مەدەنىيىتىنى تولۇق قېزىش ئۇلارنىڭ ھېكايىسىنى تېخىمۇ كەڭ تارقىتىش كېرەك دېيىلگەن خىتاي تاراتقۇلىرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل ئونىنچى ئايدا ئاۋات ناھىيەسىدە ئۆتكۈزۈلگەن كۆسەن دولان مەدەنىيەت بايرىمى ھەققىدە بەرگەن بىر خەۋىرىدىمۇ دولانلىقلارنى ئايرىم مەدەنىيەت ۋە ئېتنىك گۇرۇپپا قىلىپ كۆرسەتكەن بولۇپ دولان قەبىلىسى دېگەن ئاتالغۇ پەيدا بولغانىدى ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي مەتبۇئاتلىرى كېرىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ بىر تەركىبى بولغان دەريا بويى مەھەللىسىدىكى ئۇيغۇرلارنى دەسلەپتە ياۋايى ئادەملەر دۇنيادىن خەۋەرسىز ئىپتىدائىي ئىنسانلار دەپ خاتا تەشۋىق قىلىپ كەلگەن بولۇپ كېيىن ئۇلارنى ئۆز جايىدىن كۆچۈرۈۋەتكەن مەلۇم بولغىنىدەك خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى تەشۋىقاتلىرىدا شىنجاڭ دېگەن سۆز تەكىتلىنىپ ئۇيغۇر دېگەن سۆز مەقسەتلىك ھالدا ئىستېمالدىن قالدۇرۇلۇۋاتقان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىغا ساياھەتكە كەلگەن خىتايلارغا شىنجاڭدا ئۇيغۇرلار ئاساسلىق مىللەت ئەمەس بۇ رايوندا نۇرغۇن مىللەتلەر ۋە مەدەنىيەتلەر مەۋجۇت دېگەن قاراش سىڭدۈرۈلمەكچى بولغان خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى يولغا قويۇلۇپ ئون يىل ئۆتكەندە تۈركىيە بىلەن خىتاينىڭ تاشقى سودا ۋە ساياھەتچىلىك كەسپىدىكى ھەمكارلىقى بارغانسېرى چوڭقۇرلاشقان ھەمدە ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە مۇستەھكەملەنگەن ھىندىستاننىڭ تۇنجى پوچتا گېزىتى تورى يېقىندا ئېلان قىلغان خەۋەرگە قارىغاندا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلى تۈركىيە بىلەن خىتاينىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى ئەسلىگە كەلگەن بولسا ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ ستراتېگىك ھەمكارلىقى باشلانغان تۈركىيە رەھبىرى رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلىدىن باشلاپ ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم خىتاينى زىيارەت قىلغان خىتاي تۈركىيەنىڭ شەرقىي ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭ شېرىكىگە ئايلانغان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىككى دۆلەتنىڭ تاشقى سودا سوممىسى يىگىرمە يەتتە مىليارد يەتتە يۈز مىليون دوللارغا يەتكەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۈركىيەگە بارغان خىتاي ساياھەتچىلىرى ئۈچ مىليون توققۇز يۈز مىڭدىن ئاشقان خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىدىن باشلاپ يولغا قويغان بىر بەلباغ بىر يول پىلانى تۈركىيەنىڭ ئوتتۇرا رايون ئىقتىساد كارىدورى پىلانىغا ماس كەلگەن بولۇپ تۈركىيە باكۇ تبلىس كارس تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تاماملاپ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى ياۋروپاغا تۇتاشتۇرغان ئىستانبۇلدىن شيەنگىچە سوزۇلغان بۇ تۆمۈر يولنىڭ ئۇزۇنلۇقى سەككىز مىڭ ئالتە يۈز توقسەن ئۈچ كىلومېتىر كېلىدىكەن بۇ يولدا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ پويىز قاتنىغان بولۇپ، شۇنىڭدىن باشلاپ تۈركىيە بىلەن خىتاينىڭ سودىسى تېخىمۇ جانلىنىپ كەتكەن.
بەشىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى ئېلان قىلغان ئاخباراتتىن ئىگەللىشىمىزچە، ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى، ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايك گالېگگېر، كېڭەش پالاتا ئەزاسى ۋە مەزكۇر كومىتېتنىڭ ئەزاسى راجا كرىشنامۇرتى بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى نايىك ئادىداس شېيىن تېمۇ قاتارلىق شىركەتلەرگە خەت يېزىپ ئۇلارنىڭ مال تەمىنلەش لىنىيىسىنىڭ تا ھازىرغىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ھەمدە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئالتىنچى ئايدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئەمەل قىلىشىنى تەلەپ قىلغان ئۇلار يەنە خىتاي شىركەتلىرى بولغان شېيىن بىلەن تېمۇغا خەت يېزىپ، بۇ شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكا سودا قانۇنىدىكى يوچۇقتىن، يەنى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن باھادا مال كىرگۈزۈشكە بولىدىغانلىق رۇخسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدىن ئەگىپ ئۆتۈپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكىدىكى ئىستېمالچىلارغا سېتىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. كېڭەش پالاتا ئەزاسى مايك گالېگگېر مۇنداق دېگەن. بىز بۇ خەت ئارقىلىق سودا ساھەسىدىكىلەرگە شۇنى دېمەكچى مەيلى قانچىلىك قىيىن بولسۇن مال تەمىنلەش لىنىيەڭلار پاكىز بولسۇن يا بولمىسا مەجبۇرىي ئەمگەك دۆلىتى بولغان خىتايدىن ئايرىلىڭلار راجا كرىشنا مۇرتى مۇنداق دېگەن ئامېرىكىلىقلار ئۆزىنىڭ كىيىۋاتقان كىيىملىرىنىڭ قانچىلىكىنىڭ خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن كەلگەنلىكىنى بىلىشى كېرەك بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلاۋاتىمىز بۇ شىركەتلەر ئۆزىنىڭ قانۇنغا ئەمەل قىلغانلىقىنى تەمىنلەش لىنىيىسىدە مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشى كېرەك بۇ پەقەت بىزنىڭ ئۇلارنى تەكشۈرۈشتىكى بىرىنچى قەدىمىمىز.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتىنىڭ ئورۇنلىنىشىدا تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىق تېمىسى مۇھىم سالماقنى ئىگىلىگەن بولۇپ مىليونلارچە ئۇيغۇرنىڭ لاگېرغا قامىلىشى ئاپتوماتىك رەۋىشتە مۇشۇ جىنايەتلەر بىلەن باغلىنىپ قالغانىدى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى تەييارلاپ چىققان بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى دوكلات خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان تېررورلۇق ئاتالغۇسىنىڭ تەبىرى ئىسلام دىنى بىلەن باغلىنىشلىق دېگەن مەنىدە ئىكەنلىكىنى مۇشۇ سەۋەبتىن يانفوندا ساقلانغان ئۇچۇرلار تۈپەيلىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ مىسلىسىز زور زىيانكەشلىككە قۇربان قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى مۇتەخەسسىسلەر رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ جەھەتتىكى بەزى ئۆزگىچە رېئاللىقنى كۆرسىتىپ ئۆتتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە تاشقى دۇنياغا كۆپلىگەن ئۇچۇرلار مەلۇم بولغان بولسىمۇ، مەزكۇر قىرغىنچىلىقنىڭ باشلىنىشىدىكى زور تۇتقۇننىڭ قانداق ئورۇنلىنىشى ھەمدە بۇنىڭغا قانداق ئامىللارنىڭ سەۋەب بولغانلىقى يەنىلا تولۇق يورۇتۇلماي كېلىۋاتقان بىر تېما ئىدى. خەلقئارا دۇنيانىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىق قىلمىشىنى ئەيىبلىشىگە قارىتا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈردە ئۆزلىرىنىڭ تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىققا قارشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى، بۇ خىل كۈرەشنىڭ ھەر قانداق ھۆكۈمەت ئۈچۈن زۆرۈر بولغان چارىلەردىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ كەلگەن. شۇنداقلا بىز ھەر قاچان تېررورلۇقنىڭ قۇربانى بولۇۋاتىمىز دېيىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مىليونلاپ لاگېرغا قامىشىنى يوللۇق قىلىپ كۆرسىتىپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۈچىنچى ماي كۈنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى مەخسۇس دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىقنىڭ نېمىنى كۆرسىتىدىغانلىقى يەنە بىر قېتىم نامايان بولدى. ئۇلارنىڭ تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ساقچى دائىرىلىرى تېررورلۇققا چېتىشلىق دەپ ماۋزۇ قويغان ئەللىك مىڭدىن ئارتۇق يانفون ھۆججەتلىرىنى بىر بىرلەپ تەكشۈرۈپ چىققان بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتى يۇقىرى پەن تېخنىكىنىڭ ياردىمىدە ئىجرا قىلىۋاتقان غايەت زور نازارەت مېخانىزمىنىڭ ئاخىرقى خۇلاسىسى شەكلىدە توپلانغان ئۇچۇرلار ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئۇچۇرلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغىچە بولغان مەزگىلدە يىغىلغان بولۇپ، ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى ئون بىر مىليون قېتىملىق يانفون تەكشۈرۈشىدىن ھاسىل بولغان. بۇنىڭدا خىتاي ساقچى سىستېمىسى ساپ تور مۇھاپىزەتچىسى نامىدىكى مەخسۇس مەزمۇن تەكشۈرگۈچى ئەپنى بارلىق كىشىلەرنىڭ يانفونىغا ئورنىتىشى لازىملىقىنى بېكىتكەن بولۇپ، بۇ خىل ئەپنى ئورناتماسلىقنىڭ ئۆزىلا نۇرغۇن كىشىنىڭ لاگېرغا قامىلىشىغا سەۋەب بولغان. ئەينى ۋاقىتتا ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى، جۈملىدىن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى بۇ خىل ئەپنىڭ رولى ھەمدە خەتەرلىك مەزمۇننى بايقىغان ھامان ساقچى سىستېمىسىغا ئاپتوماتىك خەۋەر يەتكۈزۈش رولى ئوينايدىغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر بەرگەن ئىدى. بۇ قېتىملىق دوكلاتنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ بىرى بولغان مايا ۋاڭ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قانداق قىلىپ شۇنچە كۆپ كىشىلەرنى لاگېرغا قاماپ بولۇشىدا بۇ ئەپنىڭ مۇھىم رول ئوينىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بىز بۇ قېتىملىق تەتقىقاتتا ئاشۇ ئەپلەرنىڭ زادى قانداق رول ئوينىغانلىقىغا ئالاھىدە دىققەت قىلدۇق، چۈنكى شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىشلار خىتاينىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن بەكمۇ مۇھىم بولۇپ قېلىۋاتىدۇ. بىز يەنە ھۆكۈمەتنىڭ مۇشۇ خىل ئەپلەر ئارقىلىق يۇقىرى پەن تېخنىكا ۋاسىتىسىنى قانداق ئىشقا سالغانلىقى ھەمدە ئىنسانىيەت دۇنياسىنىڭ ئەركىنلىكىگە قانداق ئاپەتلەرنى ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنىمۇ يورۇتۇپ بەردۇق. بىز بۇنىڭدا كۆپلىگەن سانلىق مەلۇماتلارنى توپلاش ئارقىلىق بۇلارغا تەپسىلىي قاراپ چىقتۇق بۇلار بەكمۇ زور ھەجىمدىكى ماتېرىياللار بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى خەتەرلىك ۋە ئاشقۇن مەزمۇن دەپ بېكىتكەن ئۇچۇرلار ئىدى بىز بۇلارنىڭ چىنلىقىنى سىفىرلىق ئىمزا ئارقىلىق دەلىللەپ چىقىش بىلەن بىرگە شىنجاڭ ساقچى سىستېمىسى قوللانغان ئىككى ئەپكە دىققىتىمىزنى مەركەزلەشتۈردۇق بۇلارنىڭ بىرى ساپ تور مۇھاپىزەتچىسى يەنە بىرى ھەرىلەرنىڭ شىرنە يىغىشى دەپ ئاتالغان بۇ ئىككى ئەپنى ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى ساقچى سىستېمىسى پۇقرالارنىڭ يانفونلىرىغا مەجبۇرىي يوسۇندا ئورناتقان بۇنىڭ بىلەن مەزكۇر ئەپنى ئورناتقان ئۇيغۇرلارنىڭ يانفونىدا ھۆكۈمەت خەتەرلىك دەپ بېكىتكەن ئۇچۇرلار بايقالغان ھامان ئۇلار باش سىستېمىغا خەۋەر قىلىدۇ شۇنىڭدەك بۇ تېلېفوننىڭ نومۇرى ۋە ئادرېسىغا دائىر بارلىق ئۇچۇرلارنىمۇ قوشۇپ يوللاپ بېرىدۇ
بۇ قېتىملىق دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىقنىڭ خەلقئارادىكى ئورتاق تەبىردىن غايەت زور دەرىجىدە پەرق قىلىدىغانلىقى نۇقتىلىق بايان قىلىنىدۇ. بولۇپمۇ سىياسىي، دىنىي ياكى ئىدېئولوگىيە جەھەتتە مەيلى باشقا شەخسلەرگە بولسۇن ياكى جەمئىيەتكە بولسۇن ھېچقانداق زىيان-زەخمىتى بولمىغان ھادىسىلەرنى خىتاي ھۆكۈمىتى بىردەك تېررورلۇق دەپ خۇلاسىلىگەن. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ھەققىدىكى قانۇن نىزاملار ئەنە شۇ يوسۇندا كىشىلەرنىڭ ئەقەللىي ھەقلىرىنى تېررورلۇققا باغلاپ چىققان ھەمدە مۇشۇ ئارقىلىق زىيانكەشلىكنى ئىجرا قىلغان. دوكلاتتا ئالاھىدە ئورۇن ئالغان بىر مەزمۇن ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى مىڭ كىشىنىڭ دېلوسى بولۇپ، بۇلار بىر مىڭ تۆت يۈز يانفوننى تەكشۈرۈشتىن كېيىن ھاسىل بولغان.

بۇلارنىڭ ئىچىدە كاپىرلارغا قارشى جىھادقا ئاتلىنىش تېمىسىدىكى مەزمۇنلار تۆت پىرسەنت بولۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئاتالغۇسى ئىشلىتىلگەن مەزمۇنلار ئالتە پىرسەنت. ئەمما بۇ تېلېفونلارنىڭ ئىگىلىرى بىر كىشىمۇ قالدۇرۇلماي لاگېرغا قامالغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ماياۋاڭ مۇنداق دەيدۇ. بۇ خىل ئەپلەر تەكشۈرۈپ سۈزۈپ چىققان تېررورلۇق نامىدىكى ماتېرىياللار ئارىسىدا ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا مۇناسىۋەتلىك كۆپلىگەن ئۇچۇرلار بار. ئۇلار قانداق مەزمۇندىكى ئۇچۇرلار دېسىڭىز، ئۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىدا ئېلان قىلىنغان خەۋەر ماقالىلىرى ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ بەشىنچى ئىيۇل نامايىشىغا دائىر مەزمۇنلار بىر قەدەر كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدۇ. بۇ خىلدىكى ئېلان قىلىنغان خەۋەر ماقالىلىرىنى چۈشۈرۈۋالغانلارنىڭ ئىسىملىكى بەكمۇ كۆپ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خەۋەر ماقالىلىرىنى بىردەك ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇققا مۇناسىۋەتلىك دەپ جاكارلىغان ھەمدە مەخپىي ھالدا يانفون تەكشۈرۈشى ئارقىلىق مۇشۇ خىلدىكى ئۇچۇرلارنى توپلىغان بۇ خىلدىكى خەۋەر ماقالىلىرىنى چۈشۈرگەنلەر ھەمبەھىرلىگەنلەر ياكى باشقىلارغا تارقاتقانلار بىردەك تۇتقۇن قىلىنغان ھالبۇكى بۇ ئۇچۇرلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھېچقاچان تېررورلۇق ياكى ئاشقۇنلۇق بىلەن قىلچىلىكمۇ ئالاقىسى يوق مەزمۇنلاردۇر ئەقەللىسى بۇ كىشىلەرنىڭ ئەللىك يەتتە پىرسەنتى يانفونلىرىغا قۇرئان ئايەتلىرىنى چۈشۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈنلا قامىلىپ كەتكەن. بۇ كىشىلەرنىڭ ھازىر لاگېردىن چىققان چىقمىغانلىقى ھەققىدە بىز ھېچقانداق مەلۇماتقا ئىگە ئەمەسمىز. بۇ قېتىملىق دوكلات ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ھەر ساھەنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىدى، بولۇپمۇ غەرب دۇنياسى تەمىن ئەتكەن يۇقىرى پەن-تېخنىكا ۋاسىتىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا قانداق خىزمەت قىلىنىشى ھەر ساھەنى بەكمۇ چۆچۈتتى. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇلارنىڭ خىتاي تەكىتلەۋاتقان تېررورلۇق ۋە زوراۋانلىقنىڭ تەبىرىنى تاغدەك ئىسپاتلار بىلەن ئىنكار قىلىشى ھەمدە ب د ت نى بۇ مەسىلىنى تەكشۈرۈشكە چاقىرىشى ھەر ساھەنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى باشلانغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ۋەتىنىگە قايتالمىغان شۇنداقلا ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن ئوتتۇزدىن ئارتۇق كىشى تۇتقۇن قىلىنغان يالقۇن ئۇلۇيول تۈركىيە كوچ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكتورانتى ئۇ يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئائىلىسى ئۇچرىغان ھەقسىزلىكلەرنى رادىئومىز ۋە باشقا دۇنيا مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇر تۈرك ۋە ئىنگلىز تىللىرىدا ئىزچىل ئاڭلىتىپ كەلمەكتە ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ زىيارىتىنى قايتا قوبۇل قىلغان يالقۇن ئۆزىنىڭ يېقىندا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان تۇتقۇندىكى دادىسى مەمەت ياقۇپنىڭ ئون ئالتە يىل تاغىسى ئەمەت ياقۇپنىڭ مۇددەتسىز كېسىلگەنلىكى ھەتتا مېيىپ قىلىنغان نەۋرە ئاكىسى ئىسكەندەر ياقۇپنىڭمۇ قايتىدىن تۈرمىگە ئەپكېتىلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ بۇ مەلۇماتلارغا دەل دادىسىنىڭ ئەللىك بەش ياشلىق تۇغۇلغان كۈنىدە ئېرىشكەنىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى ئون يەتتە يېشىدىلا مالايسىياغا ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىشكە چىققان يالقۇن ئۇلۇيول ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى تۈركىيەگە تۈركىيە دۆلىتى ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بىلەن ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىساد فاكۇلتېتىدا باكلاۋۇرلۇق ئوقۇش ئۈچۈن كەلگەن. ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئەلا نەتىجە بىلەن تاماملىغاندىن كېيىن داۋاملىق تىرىشىپ كوچ ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپىدە دوكتورلۇق ئوقۇشىنى باشلىغان بولۇپ بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرماقتا گەرچە ئۇنىڭ رادىيومىز ۋە باشقا تاراتقۇلارغا بېرىپ كېلىۋاتقان گۇۋاھلىقلىرىدىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇنىڭ دادىسى ۋە تاغىلىرى بولۇپ قۇمۇل قارادۆۋە يېزىسىدىكى ئوتتۇزدىن ئارتۇق ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تۇتۇلغانلىقى مەلۇم بولغان بولسىمۇ، ھازىرغىچە ئۇلارنىڭ تۇتۇلغاندىن كېيىنكى تەقدىرى ھەققىدە ئېنىق ئۇچۇر يوق ئىدى. يالقۇن ئۇلۇيول يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى تىۋىتتېرغا، بۈگۈن دادامنىڭ ئەللىك بەش ياشلىق تۇغۇلغان كۈنى، مەن ئۇنىڭ ئون ئالتە يىل كېسىلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپتىم، دەپ ئىنگلىزچە ئۇچۇر تارقاتقان. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ياقۇپ مەمەت دېگەن ئىسىمدا رادىيومىزغا گۇۋاھلىق بەرگەن يالقۇن ياقۇپ ئۇلۇيول، ئەينى ۋاقىتتا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى دادىسى مەمەت ياقۇپ بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەنلىكىنى، بىر نەچچە ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن دادىسىنىڭ گۇاڭجۇدىكى بىر شېرىكىدىن دادىسىنىڭ گۇاڭجۇدىن تۇتۇلغانلىقىنى ھەمدە قۇمۇلدىكى تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا قامالغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدى. ھازىر

ئالىي مەكتەپكە چىقىپ ئوقۇغان تۇنجى تۈركۈم ياشلارنىڭ بىرسى. دادام بىر مەزگىل قۇمۇل ۋىلايەتلىك ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسىدە ئىشلىگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن چېكىنىپ چىقىپ يەككە تىجارەت بىلەن شۇغۇللانغان. يەنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە يېتىشكەن قوغۇن، نەشپۈت قاتارلىق مېۋىلەرنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىدىغان تىجارەت بىلەن شۇغۇللىناتتى. دادام ئۆزى ئوقۇمۇشلۇق، جاھان كۆرگەن، ئۇيغۇر تىلى ۋە خىتاي تىلىنى ياخشى سۆزلىيەلەيدىغان، چەت ئەللەردە ھەر خىل تىجارەت ۋە ساياھەت سەۋەبلىرى بىلەن زىيارەتتە بولغان بىر كىشى. ئەڭ ئاخىرقى چەت ئەلگە چىققان ۋاقتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا. مەن بۇنى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ رايوندىكى چەت ئەلگە چىقىپ باققان شۈبھىلىك شەخسلەر دېگەن تىزىملىكىدىن كۆردۈم. مەن بۇنى يېقىندا كۆردۈم.
قاچاندىن تارتىپ ئائىلىڭىز، دادىڭىز بىلەن ئالاقىڭىز كېسىلگەن بولدى؟
مەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتتەرگەندىن كېيىن دادام مېنىڭ ئوقۇپ دىپلومام ھەم مۇشۇ تۈركىيە تۇرۇشلۇق ئىقامەت باشقا ھۆججەتلىرىنى تەلەپ قىلدى، ساقچىلار سوراپ كەلدى دەپ. مەن شۇ ھۆججەتلەرنى يوللىغاندىن كېيىن بىر ھەپتىدىن كېيىن دادام ئىز دېرەكسىز يوقالدى، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا. گۇاڭجۇدىن تۇتۇلغانلىقىنى كېيىن بىلدىم.
يالقۇن، دادىڭىزنىڭ كېسىلگەنلىك خەۋىرىنى نەدىن ئالدىڭىز؟ دادامنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى قۇمۇلدا بىر تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزى ئىكەنلىكىنى بىرىلىرىنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ۋەتەندىكى بىر ساقچىدىن ئالدىم. يېقىننىڭ ياقى كېسىلگەنلىك ئۇچۇرىنى بىخەتەرلىك سەۋەبىدىن قەيەردىن ئالغانلىقىمنى دېيەلمەيمەن، لېكىن ئىشەنچلىك بىر مەنبەدىن ئالدىم. پەقەتلا ئون ئالتە يىل كېسىلدى دېگەن ئۇچۇرنى ئالدىم.
يالقۇن ئۇلۇيولنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇنىڭ ئائىلىسىدىن ئوتتۇزدىن ئارتۇق ئادەم تۇتۇلغان. ئۇنىڭ دادىسى ۋە تاغىلىرى بىرلىشىپ ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇلۇغ يول نامىدىكى ئائىلە شىركىتىنى قۇرۇپ، ئالتۇن قاپاق ماركىسىدىكى قوغۇن ۋە مېۋە-چىۋە تىجارىتى بىلەن شۇغۇللانغان ھەمدە خېلى گۈللەنگەن ئىكەن. يالقۇن ئۇلۇيول ئائىلىسىنىڭ سودىدا روناق تاپقاندىن باشقا ئىلىم ئېلىشقا ئىنتىلىپ كەلگەنلىكىدەك سەۋەبلەر بىلەن كۆزىتىش ئاستىدىكى بىر ئائىلە بولۇپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلدى.
ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ھازىرغىچە بىزنىڭ ئائىلىدىن ئوتتۇزغا يېقىن ئىنسان بەزىلىرى قويۇپ بېرىلدى، بەزىلىرى ھازىرمۇ تۇتقۇندا بولۇش ئېھتىماللىقىنى ئويلاۋاتىمىز. بىزنىڭ ئائىلە سەل چوڭ ھەم نۇقتىلىق ئائىلىتى. نېمە ئۈچۈن نۇقتىلىق دەيسىز؟ بىزنىڭ ئۆيدىكىلەر تىجارەت قىلاتتى. بولسا بىزنىڭ شىركەتتە تەخمىنەن ئۈچ يۈزدىن تۆت يۈزگىچە ئادەم ئىشلەيتتى. بىزنىڭ شىركەتنىڭ ئىسمى ئۇلۇغ يول، ماركىمىزنىڭ ئىسمى ئالتۇن قاپاق. ئاساسەن ئاشۇ ئۆزىمىز ۋەتىنىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا قوغۇن تېرىيتتۇق. يىلتىزدىن سېتىشقىچە بولغان پۈتۈن جەرياندا ئۇيغۇرلارنى ئىشلىتىپ، ئۇيغۇرلارغا ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىشنى مەقسەت قىلغان بىر تىجارەتنى باشقۇرۇۋاتقان مېنىڭ دادام ۋە تاغام بۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۇتۇق قازانغانلىقىنى خىتاينىڭ رادارىغا چۈشۈرۈپ قويدى دېسەممۇ بولىدۇ. يەنە بىردىن بىزنىڭ جەمەت سەل ئوقۇغان ھەم دىنىي جەھەتتىن ھەم پەننىي جەھەتتىن تەلىم تەربىيەنى ياخشى ئالغان بىر جەمەت يەنى بىزنىڭ قۇمۇلدىن قارادۆۋىدىن چىققان تۇنجى دوكتور ئائىلىمىزنىڭ ئىچىدىن ئىنسانلار باكلاۋۇرلۇق ئوقۇغان چەت ئەللەردە بىلىم ئاشۇرغان يەنى تۇغقانلار بار شۇڭلاشقا بۇ بىزنىڭ ئائىلىنى خالاپ خالىماي خىتاينىڭ ئەڭ دىققەتنى مەركەزلەشتۈرگەن ئائىلىلەرنىڭ بىرسى. ئۇ يەنە دادىسىدىن باشقا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدا تۇتۇلغان تاغىسى ئەمەت ياقۇپ ھەققىدىمۇ يېڭى مەلۇماتلارغا ئىگە بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
دادامنىڭ ئۇچۇرى بىلەن بىللە تاغام ئەمەت ياقۇپنىڭ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى خەۋەر تاپتىم. ئۆزى مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىل تۇغۇلغان ئاتمىش ياشتا. ئەمەت ياقۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل يەتتىنچى ئايدا ساقچىلار چاي ئىچىپ كېلىمىز دەپ ئەكىرىپ كەتكەن پېتى ئىز دېرەكسىز يوقاپ كەتكەنىدى. ئاساسەن ئىكەن ئۈرۈمچىدە ياشايتتى سودىگەر بولغاچقا. يېقىندا مۇددەتسىز قاماق جازاسى ئالغانلىقىنى ئاڭلىدىم. يالقۇن ئۇلۇيول يەنە نەۋرە ئاكىسى ئىسكەندەر ياقۇپنىڭ پالەچ ھالەتتە تۈرمىگە ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىر نەۋرە ئاكام ئىسكەندەر ياقۇپ مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئىككىنچى يىل تۇغۇلغان. بۇ ئاكاممۇ تەخمىنەن شۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل سەككىزىنچى ئايلاردا تۇتۇلۇپ كەتكەنىدى. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇيۇقسىز جىددىي قۇتقۇزۇش بىلەن ئۈرۈمچىدىكى دوختۇرخانىغا ئېلىپ مېڭىلغانلىقىنى ئاڭلىدۇق تۈرمىدىن ۋە بۇ ئاكامنى ۋاپات تاپقانمىدۇ دەپ. گۇمانلانغانتۇق، لېكىن كېيىن ئۇرۇق تۇغقانلارنىڭ خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋاسىتىلىرىغا يوللىغان رەسىملىرىدىن ئاكامنىڭ پالەچ ھالدا بىر چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرغانلىقىنى كۆردۇق. لېكىن ئاشۇ چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان ئاكامنىمۇ قايتا ئەكىرىپ كەتكەنلىكى خەۋىرىنى ئاڭلىدىم. ئۇنىڭ قانچە يىل كېسىلگەنلىكىنى ئېنىق ئۇقمايمەن. ئۆزى ئىنتايىن سالامەتلىكى ياخشى چېلىش چېمپىيونى بولغان ئاكامتى. ئۇنىڭ قارادۆۋىنىڭ چېلىشچىلىرى داڭلىققۇ پالۋان ئىدى. لېكىن ھازىرقى ئەھۋالى چاقلىق ئورۇندۇقتا ۋە شۇ ھالەتتىمۇ يەنە خىتاينىڭ تۈرمىسىدە.
يالقۇن ئۇلۇيول يەنە ھاممىسىنىڭ يولدىشى ياقۇپ شارول ئەپەندىنىڭ ئون بەش يىل كېسىۋېتىلگەنلىكى توغرىسىدا ئېنىق مەلۇماتقا ئېرىشكەن ئىكەن.
مېنىڭ ھاممامنىڭ يولدىشى ياقۇپ شارول ئەللىك بىرىنچى يىلى تۇغۇلغان، ھازىر يەتمىش ئىككى ياش، ئۆزى دېھقان، ئالتە بالىنىڭ تۆتىسىنى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇتقان زىيالىي دېھقانلىرىمىزدىن. ئۇنىڭمۇ شۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بىر ئوپېراتسىيەگە كىرگەن ئەھۋالىنى قىزىدىن ئاڭلىغانتىم. شۇ ئوپېراتسىيەدىن چىقىپ تېخى ياخشى بولۇپ بولالمايلا دوختۇرخانىدىن ئەكەتكەنلىكىنى ئاڭلىغان. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭمۇ ئون بەش يىل قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئاڭلىدىم. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسى خەلقئارادىكى مۇھىم سىياسىي مەسىلىلەر سۈپىتىدە كۈنتەرتىپكە كېلىشى بىلەن ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئالاقىدار خەلقئارالىق دوكلات ۋە تەتقىقاتلارمۇ مەيدانغا كېلىشكە باشلىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئەنگلىيە شېفىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ھازىرقى زامان قۇللۇق تۈزۈمى مەسىلىسى تەتقىقاتچىسى پىروفېسسور لاۋرا مورفى رەھبەرلىكىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ ئېلان قىلغان پۈتكۈل يەر شارىدىكى ماشىنا تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن كەڭ كۆلەملىك ئالاقىسى بارلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى دوكلات شۇلارنىڭ جۈملىسىدىندۇر. دوكتور ئاسپىرانت يالقۇن ئۇلۇيول بولسا مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلاشقا قاتناشقان تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرى. دېمەك، ئۇ بىر تەرەپتىن ئائىلىسىگە كەلگەن زۇلۇمنى، ئېغىر يوقىتىش ئازابىنى يېڭىپلا قالماي، يەنە بىر ياقتىن، ئائىلىسى ئۇچرىغان زۇلۇم توغرۇلۇق گۇۋاھلىق بېرىپ، دۇنياغا ئاڭلىتىپ، زېھنى ۋە ۋاقتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى دوكلاتلاشتۇرۇش ۋە پاش قىلىشقا سەرپ قىلىپ، ئىزچىل ۋە بەلگىلىك رول ئويناۋاتقان ساناقلىق ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان. يالقۇن ئۇلۇيول ئايالى ۋە بىر قىزى بىلەن ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىلگىرى تۈركىيەگە كەلگەن، ئاپىسى ۋە سىڭلىسى ھەمدە بىر قانچە نەۋرە تۇغقانلىرىمۇ ھازىر تۈركىيەدە ياشىماقتا ئىكەن. ئۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ پۈتكۈل ئۇيغۇرلارنىلا ئەمەس، دۇنيانى ئۆزىگە باغلىغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن گەرچە ئۆزىنىڭ ئوقۇۋاتقان خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپى ئىنسان ھوقۇقى ساھەسى بىلەن بىۋاسىتە باغلىنىشلىقى بولمىسىمۇ، ئۆزىنىڭ بىلىم دائىرىسى ۋە ئىقتىدارىنىڭ يېتىشىچە بۇ زۇلۇمنى دۇنياغا ئاڭلىتىشقا كۈچ چىقىرىشنى باش تارتىپ بولمايدىغان بۇرچى دەپ بىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ھازىر بىزنىڭ مەسىلەن، ئاتا ئانىلىرىمىز، ئۇرۇق تۇغقانلىرىمىز خىتاينىڭ لاگېرلىرىدا، تۈرمىلىرىدە، مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتلىرىدا،

ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى ئومۇمىي خىتاي نوپۇسىنىڭ ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ. لېكىن ئاخبارات ئەركىنلىكى تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، شۇنىڭغا قارىماي، خىتاي تۈرمىلىرىدىكى ئۇيغۇر مۇخبىرلىرىنىڭ نىسبىتى تۈرمىدىكى ئومۇمىي مۇخبىرلار نىسبىتىنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك تەشكىل قىلىدىكەن. شۇ سەۋەبتىن چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى ئىككىنچى ماي كۈنى دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينى شىمالىي كورېيەدىن قالسا دۇنيادىكى ئاخبارات ئەركىنلىك مۇھىتى ئەڭ ناچار دۆلەت، دەپ بېكىتكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيادىكى نوپۇزلۇق ئاخبارات ئەركىنلىك تەشكىلاتلىرىدىن چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى ئۈچىنچى ماي كۈنى ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دۇنيا ئاخبارات ئەركىنلىك كۆرسەتكۈچى دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينى دۇنيادىكى مۇخبىرلارنى ئەڭ كۆپ تۈرمىگە تاشلىغان دۆلەت بوپلا قالماي، ئاخبارات ئەركىنلىك ئەھۋالى، ۋە ئاخبارات مۇھىتى جەھەتتە دۇنيادىكى بىر يۈز سەكسەن دۆلەتنىڭ ئىچىدە شىمالىي كورېيەدىن قالسىلا ئەڭ ناچار دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان دۇنيا ئاخبارات ئەركىنلىكى كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ دوكلاتتا چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتىنىڭ دۇنيا ئاخبارات ئەركىنلىك كۆرسەتكۈچى ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان يىگىرمە يىل مابەينىدە خىتاينى تۇنجى قېتىم بىر يۈز يەتمىش توققۇزىنچى ئورۇنغا يەنى شىمالىي كورېيەدىن قالسىلا ئەڭ ناچار دۆلەتلىك ئورنىغا تىزىشىدۇر چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى بۇ يىللىق دوكلاتىدا دۇنيادىكى بىر يۈز سەكسەن دۆلەتنىڭ ئاخبارات ئەركىنلىك ئەھۋالى ئاخبارات مۇھىتىنى باھالاپ چىققان خىتاينىڭ ئاخبارات ئەركىنلىك كۆرسەتكۈچى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق دوكلاتىدا بىر يۈز يەتمىش بەشىنچى ئورۇنغا تىزىلغان ئىدى لېكىن بۇ يىللىق دوكلاتتا خىتاي بىراقلا تۆت ئورۇن تۆۋەنلەپ بىر يۈز يەتمىش توققۇزىنچى ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى شەرقىي ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سېدرىك ئالۋىئانىنىڭ كۆرسىتىشىچە، خىتاي ئاخبارات كۆرسەتكۈچىنىڭ بۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشى خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭنىڭ خىتايدا مۇستەقىل ئاخباراتنى يوقىتىش ئۈچۈن توختاۋسىز ئېلىپ بارغان باستۇرۇشىنىڭ نەتىجىسى ئىكەن. سېدرىك ئالۋىئانى ئۈچىنچى ماي زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى. ئۇ ھېچبىر ۋاقىت ھازىرقىدەك بۇنداق ئەھۋالغا چۈشۈپ باقمىغانىدى. بۇ خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭنىڭ ئون يىلدىن بېرى توختاۋسىز ئېلىپ بارغان، خىتاي خەلقىنىڭ ئىلگىرى نەچچە ئون يىللار مابەينىدە بەرپا قىلغان ھەر بىر نەرسىسىنى ۋەيران قىلىش تىرىشچانلىقىنىڭ نەتىجىسى. چۈنكى خىتاي خەلقى مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرىدىن باشلاپ ئۆزىنىڭ، مۇستەقىل ئاممىۋى ئاخباراتىنى شەكىللەندۈرگەن چۈنكى ئۇلار بۇنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىل ئاخباراتىنى شەكىللەندۈرۈشكە تەكشۈرۈش ژۇرنالىزمى بەرپا قىلىشقا باشلىغان تەكشۈرۈش ژۇرنالىزمى نۇرغۇن سەتچىلىكلەرنى پاش قىلىشتا نۇرغۇن پايدىلىق ئىشلارنى قىلىپ دائىرىلەرنىڭ سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشتە خەلققە پايدىلىق بولغان ئىدى. سېدرىك ئالۋىئانىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى ۋەزىيىتىنى ياخشى دېيىشكە بولمىسىمۇ، لېكىن ھازىرقىدىن كۆپ ياخشى بولۇپ، شى جىنپىڭ خىتاينىڭ توغرا يۆنىلىشىگە قاراپ كېتىۋاتقان بۇ ۋەزىيىتىنى ھاكىم مۇتلەق دەۋرىگە سۆرەپ كىرگەن. چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىدا خىتاينىڭ مۇخبىرلارنى ئەڭ كۆپ تۈرمىگە قامىغان دۆلەت ئىكەنلىكى، نۆۋەتتە بىر يۈز بىر نەپەر مۇخبىرنىڭ قاماقتا ئىكەنلىكىنى، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا ئاخباراتچىلىققا ۋە ئۇچۇر ھوقۇقىغا قارشى باستۇرۇش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن. سېدرىك ئالۋىئانىنىڭ ئېيتىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي تۈرمىلىرىدىكى مۇخبىرلارنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك ئۇيغۇر مۇخبىرلار تەشكىل قىلىدىكەن. ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر ژۇرنالىستلىرىنى نىشان قىلىپلا قالماي چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر ژۇرنالىستلىرىنى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئائىلە ئەزالىرىنىمۇ نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى سىدرىك ئالۋىيانى مۇنداق دېدى بىز شىنجاڭدا سەۋەبسىز تۇتقۇندىكى ژۇرنالىستلارنىڭ نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز بىز بۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى ژۇرنالىستلارنى غەرەزلىك جازالاۋاتقانلىقىنى ئۇلارنىڭ ژۇرنالىستلارنىلا ئەمەس ئۇلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنىمۇ شۇنداقلا شىنجاڭدىكىلەرنىلا ئەمەس چەت ئەلدىكى ژۇرنالىستلارنىمۇ جازالاۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمىز مەن بۇنىڭغا ئائىت ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قانچە ۋەقەنى تۇيدۇم بۇ ژۇرنالىستلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنىڭ پەقەت ئۇرۇق تۇغقان بولغانلىقى ئۈچۈنلا خىتايدا پاراكەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقانلىقىنى سىزمۇ ياخشى بىلىسىز بۇ قىلمىشلارنىڭ ھەممىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر مۇخبىرلىرىنىڭ نىسبىتىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى قورقۇنچلۇق ۋەزىيىتىنى سۈرەتلەپ بېرىدىكەن خىتايدىكى تۇرمىغا ئېلىنغان ئومۇمىي ئومۇميۈزلۈك ژۇرنالىستلارنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ ئۇيغۇرلاردىن تۇرمىغا ئېلىنغان ژۇرنالىستلارنىڭ يېرىمىنى تەشكىل قىلىشى ھەمدە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئومۇمىي ۋەزىيەتنى ئىپادىلەش جەھەتتىن پەۋقۇلئاددە مۇھىم. ناھايىتى چەكلىك ساندىكى خەۋەر ئورگانلىرىنىڭمۇ بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىدىن كېيىن تاقىلىپ، ناھايىتى ساناقلىقلا ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي خەۋەر ئورگانلىرىنىڭ قالغانلىقىنى دىققەتكە ئالساق، بۇ يەردە ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر مۇخبىرلارنىڭ سانىنىڭمۇ پەۋقۇلئاددە ئازلىغىنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرسەك، بۇ ۋەزىيەتنىڭ پەۋقۇلئاددە ئېغىرلىغىدىن بەكرەك بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ نەپەس ئېلىش ئىمكانىنىڭمۇ قالمىغان، ئومۇميۈزلۈك ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە نىسبەتەن شەرقىي تۈركىستاندا دۆلەت تېررورىنىڭ پەۋقۇلئاددە ئېغىر دەرىجىدە داۋاملاشقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئۈچىنچى ماي بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ ئەھۋال يەنە ئۇيغۇرلاردا ئۇچۇر ئالمىشىش ۋە ئۇچۇر ئېلىش ئەركىنلىكىنىڭ قانچىلىك قامال قىلىنغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ كېسىپ تاشلانغانلىقىنىمۇ ئىپادىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇ تاشقى دۇنيادىن تامامەن ئايرىۋېتىلگەنلىكىنى ۋە خىتاينىڭ رەسمىي ئاشۇ تارقاتقان رەسمىي خەۋەرلىرى ياكى ئۇچۇرلىرىغىلا قاراشلىق ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. چۈنكى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئاز ساندا بولسىمۇ خىتاينىڭ رەسمىي ئورگانلىرى رۇخسەت قىلغان نەشرىيات ئورگىنى بارتتى بۇرۇن. ھەممىسى خىتاينىڭ قىزىل تەشۋىقات ئورگانلىرى شۇنداق بولسىمۇ، بۇ يەردە بەزى خەۋەرلەر. خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى ئاساس قىلغان ئاساستا بېرىلسىمۇ، ئاشۇ جايلاردىكى ئېغىر ئەھۋاللارنى ئىپادىلەيدىغان باشقا بىر مەنزىرىلەرنى ئىنسانلار ئۇ خەۋەرلەردىن چىقىرالاتتى ۋە ھەتتا ئۇنىڭدىن بەزى ئىستاتىستىكىلارنى ئالالاتتى. دېمەككى، ھازىر بۇ ئىمكانىيەتتىنمۇ مەھرۇم دېگەن گەپ.
چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى دوكلاتتا خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنى سۆز ۋە ئاخبارات ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ دېيىلسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ دائىم ئۇچۇرغا ئېرىشىش ھوقۇقىغا خىلاپلىق قىلىدىغانلىقى مۇخبىرلارنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن ئۇلارنى جاسۇسلۇق ئاغدۇرمىچىلىق ياكى جېدەل ماجىرا تېرىش ئاۋارىچىلىق پەيدا قىلىش ۋە ئۈچ يانچۇق جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەيدىغانلىقىنى بۇنىڭ ھەرقانداق بىر ھەرىكەتنى قارىلاشتا كەڭ قوللىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكلات يەنە سۈنئىي ئىدراك ۋە تور دۇنياسىدىكى ساختا ئۇچۇر تارقىتىشنىڭ تېز كېڭىيىپ، دۇنيانىڭ ئاخبارات ئەركىنلىكىگە تەسىر قىلىۋاتقانلىقى، چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى دۇنيادىكى بىر يۈز سەكسەن دۆلەتتە ئېلىپ بارغان راي سىناشتا ئۈچتىن ئىككى قىسىم دۆلەتتىكى راي سىناشقا قاتناشقانلارنىڭ ساختا ئۇچۇرنى كۆپىنچە ھاللاردا سىياسىيونلار تارقىتىدۇ، دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. چېگرىسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتىدىكى سېدرىك ئالۋىيانىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ ئاخباراتنى كونترول قىلىشتا يېڭى تېخنىكىنى ئىشلىتىشى ھەقىقەتەن ئەندىشە قىلارلىق تەرەققىياتكەن. سېدرىك ئالۋىيانى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى تېخنولوگىيەنى سېنزور ۋە ئاخباراتنى كونترول قىلىشتا ئىشلىتىشى ھەقىقەتەن ئەندىشە قىلارلىق تەرەققىيات. بىز بۇنىڭغا ئۆتكەن يىلى شاھىت بولدۇق. پاكىت شۇكى، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ھەر قانداق شەكىلدىكى سانلىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىنى كىشىلەرگە قارشى ئىشلىتىش ئىقتىدارى ھەقىقەتەن كىشىنىڭ ئەندىشىسىنى قوزغايدۇ، دېدى. ئۈچىنچى ماي كۈنى يەنە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىمۇ دۇنيا ئاخبارات ئەركىنلىكى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي تۈرمىسىدىكى ژۇرنالىستلارنى،

بىز خەۋەر ۋە ئۇچۇرلارنىڭ ئەركىن ئېقىشىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆزدە تۇتۇپ بايدىن ھۆكۈمىتىنى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ۋە خوڭ كوڭدىكى ناھەق قولغا ئېلىنغان ژۇرنالىستلارنىڭ بىلوگ يازغۇچىلىرى ئاخبارات كەسپى خادىملىرى ۋە پۇقراۋى ژۇرنالىستلارنىڭ دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىزچىل بولۇشقا ۋە دۇنياۋى تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە چاقىرىمىز ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى خىتايدىكى ئىسلامدىن قورقۇش ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ ئۇنىڭغا تۇتقان پوزىتسىيەسى ناملىق بىر دوكلات ئېلان قىلغان ئۇنىڭدا خىتايدىكى ئىسلامدىن قورقۇش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارغا ھۇجۇم قىلىشى خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىدا ئەپ بارغان خاتا ۋە يالغان ئۇچۇر تەشۋىقاتى ھەمدە مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلىشى قاتارلىق مۇھىم نۇقتىلار يورۇتۇپ بېرىلگەن يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ دوكلات ھەققىدە ھىندونېزىيە ئىسلام دىنىي تەشكىلاتلىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر بىلەن تور سۆھبىتى ئۆتكۈزۈلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى خىتايدىكى ئىسلامدىن قورقۇش ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ ئۇنىڭغا تۇتقان پوزىتسىيىسى ناملىق دوكلات ئېلان قىلغان بولۇپ خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدىكى ئىسلام بىلەن خەلقئارادىكى ئىسلامغا تۇتقان قوش ئۆلچىمى ۋە ئىككى يۈزلىمىچىلىكى ئەتراپلىق ۋە ئىلمىي ئۇسۇلدا شەرھلەنگەن مەزكۇر دوكلاتتا خىتايدىكى ئىسلامدىن قورقۇش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارغا ھۇجۇم قىلىشى خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىدا ئېلىپ بارغان خاتا ۋە يالغان ئۇچۇر تەشۋىقاتى ھەمدە بۇنىڭغا ئىشەنگەن ياكى ئىشىنىشنى تاللىغان مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا پەرۋا قىلماسلىقى قاتارلىق مۇھىم نۇقتىلار يورۇتۇپ بېرىلگەن خىتايدىكى ئىسلامدىن قورقۇش دېگەن تېمىدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دىن قارىشى ئىسلامنى چەت ئەللىكلەرنىڭ دىنى دەپ قاراپ مۇسۇلمانلارنى كەمسىتىشى ۋە ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشى قاتارلىق مەسىلىلەر بايان قىلىنغان خىتاينىڭ ئىسلامغا ئاچقان ئۇرۇشى دېگەن تېمىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا دىنىي مائارىپنى چەكلىشى دىنىي ئالىملارنى باستۇرۇشى قۇرئاننى كۆيدۈرۈشى مەسچىت مازارلىقلارنى ۋەيران قىلىشى ناماز سۈرىلىرى ۋە دۇئالارنى ئۆزگەرتىشى دىنىي قائىدىلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ مۇسۇلمانلىق كىملىكىنى يوق قىلىشى قاتارلىق مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىدا ئېلىپ بارغان خاتا ۋە يالغان ئۇچۇر تەشۋىقاتى دېگەن تېمىدا خىتاينىڭ دۆلەت تاراتقۇلىرىدىن پايدىلىنىپ پۈتۈن دۇنيادا كۆزبويامچىلىق تەشۋىقاتى ئېلىپ بارغانلىقى مۇسۇلمان ئەللىرىگە خىتاي ئۆمەكلىرىنى ئەۋەتكەنلىكى ۋە ئۇلارنى خىتايغا تەكلىپ قىلغانلىقى ھەج دېپلوماتسىيىسى ئېلىپ بارغانلىقى ئافرىقا ۋە مۇسۇلمان ئەللىرىگە قانداقتۇر ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى قىلغانلىقى بايان قىلىنغان مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ پوزىتسىيەسى دېگەن تېمىدا دۇنيا ئىسلامىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى مەغلۇبىيىتى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى ئارقىلىق مۇسۇلمان ئەللىرىنى جىمىقتۇرغانلىقى خىتاينىڭ تۈرك ئىسلام ئەللىرى ئەرەب ئىسلام ئەللىرى جەنۇبىي ئاسىيا مۇسۇلمان ئەللىرى يەنى پاكىستان مالايسىيا ۋە ھىندونېزىيىگە سىڭدۈرگەن غايەت زور تەسىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە تۇتقان پەس پوزىتسىيىسى كۆرسىتىپ بېرىلگەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مەزكۇر دوكلاتنى ئېلان قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى ھىندونېزىيە ياشلىرى كومىتېتى ئىسلامىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىندونېزىيە ياشلار شۆبىسى بىلەن بىرلىكتە تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن. يىغىندا ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ بىر ياقتىن ئۇيغۇر دىيارىدا دىنىي زۇلۇم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارسا بىر ياقتىن مۇسۇلمانلار دۇنياسىنى ئالداۋاتقانلىقىنى بۇ دوكلاتنى تەييارلاش ئارقىلىق خىتاينىڭ بۇ جىنايىتىنى پاش قىلىپ مۇسۇلمانلارنىڭ خىتايغا بولغان تونۇشىنى ئۆزگەرتىش ۋە خىتايدىن ھوشيار بولۇشقا ئۈندىمەكچى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ مۇنداق دېدى
خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتىغا قارشى كۈرەش قىلىش ناھايىتى قىيىن چۈنكى ئۇلار بۇنىڭغا نەچچە ئون مىليارد دوللار سەرپ قىلىدۇ بىز خىتاينىڭ ئىسلامغا قارشى ئۇرۇش ئاچقانلىقىنى تولۇق پاكىتلىرى بىلەن كۆرسەتتۇق ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويدۇق ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ پروژېكت مەسئۇلى ئابدۇل مۇقتەدىر ئۇدۇن بۇ دوكلاتنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇردى

ھەتتا چەت ئەل كۈچلىرىنىڭ خىتايغا تاجاۋۇز قىلغانلىقىنىڭ بەلگىسى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل خىتاينىڭ ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدە ئىسلام يۇقۇملۇق كېسەل دەپ ئاتالدى يەنى ئىسلام بىر روھىي كېسەللىك ئۇنى داۋالاش كېرەك دەپ جاكارلاندى ئاندىن خىتاي كومپارتىيىسى ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش يەنى ئىسلامنىڭ دىنىي قىممەت قاراشلىرى ئورنىغا كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيىسىنى قويۇش ھەرىكىتى قوزغاپ دۆلەت تاراتقۇلىرىنى ئىشقا سالدى ئىسلامىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىندونېزىيە ياشلار شۆبىسىنىڭ رەئىسى ئاسترىد نادىيە رىزقىتا بۇ دوكلاتنىڭ مەزمۇنىنى قىسقىچە تەكىتلەپ ئۆتكەندىن كېيىن مۇنداق دېدى
خىتايلار ئۇيغۇرلارنى دىنىي جەھەتتىنلا ئەمەس مىللىي جەھەتتىن كەمسىتكەنلىكى ئۈچۈن مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىۋاتىدۇ بۇ ھادىسە ئىسلامدىن قورقۇشلا ئەمەس، بەلكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ دەسلەپكى قەدەملىرىدۇر. شۇڭا بۇ يەردىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلىنماسلىقى كېرەك. بىز خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بىر ئەزاسى، بولۇپمۇ ھىندونېزىيىلىك بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇ ئىشتا چوڭ مەسئۇلىيىتىمىز باردۇر.
جاكارتادىكى مۇھەممەدىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ لېكتورى دوكتور ئاسەپ سېتىۋان خىتاينىڭ دۆلەت ئىچىدىكى مۇسۇلمانلارغا زۇلۇم سېلىپ چەت ئەلدىكى مۇسۇلمانلارغا ياخشىچاق بولۇۋېلىش تاكتىكىسىغا دىققەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ ئىسلامدىن قورقۇش دېگەن ئاتالغۇنىڭ مەنىسىنىڭ كەڭ ئىكەنلىكىنى بۇ دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان ئىشلارنىڭ ئەمەلىيەتتە دىنىي باستۇرۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بۇ دوكلاتقا كۆرە خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە دىنىي باستۇرۇش بۇ دوكلاتتا بايان قىلىنغان ئىشلار خىتاينىڭ ئۇ يەردىكى ئىسلام ئۆممىتىگە يۈرگۈزۈۋاتقان تۈپ سىياسىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ بىلىشىمچە خىتاي يەنە ئىسلامدىن تەشۋىقات ئورنىدا پايدىلىنىدۇ شۇڭا بۇ يەردىكى مەسىلە ئىسلامدىن قورقۇش ئەمەس بەلكى دىنىي باستۇرۇش ۋە زىيانكەشلىك مەنچە بۇ دوكلاتتا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھازىرغىچە باشتىن كەچۈرگەن ئىشلىرى كۈچلۈك پاكىتلىرى بىلەن تىزىملىق قىلىپ تۇرغۇزۇلىشى كېرەك ئىگىلىشىمىزچە، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەتقىقات بىلەن كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش پائالىيەتلىرىنى بىللە ئېلىپ بارىدىكەن. ئۇيغۇر تارىخى، مەدەنىيىتى ۋە سىياسىتىنى تەتقىق قىلىش بىلەن بىرگە،

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى شىۋېتسىيەدە ئۇيغۇر ھەپتىلىكى ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەربىيىلەش كۇرسى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ بىر ھەپتىگە سوزۇلغان بۇ پائالىيەتلەر ئىنتايىن مۇھىم ئۇچرىشىشلار بىلەن مول مەزمۇنلۇق بولغان تۆۋەندە شىۋېتسىيەدىكى بۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيەت ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېلدىن ئېتىبارەن شىۋېتسىيە پايتەختى ستوكھولمدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى شىۋېتسىيە پارلامېنتىدا ئېتىراپ قىلدۇرۇش مەقسىتىدە پائالىيەت ئېلىپ بارغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر ھەپتىلىكى پائالىيىتى نەتىجىلىك ئاخىرلاشقان. بۇ جەرياندا ئۇلار شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ كۆپلىگەن ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى شىۋېتسىيە پارلامېنتىدا كۈن تەرتىپكە كەلتۈرۈشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە ئىزدەنگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە بۈگۈن، يەنى ئۈچىنچى ماي، زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بىر ھەپتىگە سوزۇلغان بۇ پائالىيەتنىڭ ھەر جەھەتتىن ئۇتۇقلۇق، رەڭدار ۋە مول مەزمۇنلۇق پائالىيەت بولغانلىقىنى، پىلانلانغان پىروگراممىلارنىڭ مۇكەممەل شەكىلدە ئورۇنلانغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بىر ھەپتىلىك شىۋېتسىيە پىروگراممىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى. بۇ يەردە مەيلى پارلامېنتلاردىكى، ھۆكۈمەتلەردىكى لوببىي پائالىيەتلىرىمىز بولسۇن، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلغۇزۇش ئۈچۈن ئوخشىمىغان سىياسىي پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن بولغان كۆرۈشمىلىرىمىزدە ناھايتى زور بىر قوللاشنى كۆردۇق بۇ يەردە. بۇ يەردىكى مەتبۇئاتلار بىلەن، خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ خادىملىرى بىلەن شۇ يەردىكى يەرلىك ئۇلار بىلەن ئۇچرىشىپ، شىۋېتسىيە ھۆكۈمىتىگە، پارلامېنتىغا تەسىر قىلىشنىڭ يوللىرى ھەققىدە مۇزاكىرىلەرنى ئېلىپ باردۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن روزى ھېيتلىق پائالىيەتلەردە ۋە ئۇچرىشىش پىروگراممىسىمۇ بولدى. يەنى كۆپ قاتلاملىق بىر پىروگرامما بولدى دەپ ئويلايمەن. ناھايتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پائالىيەتلىرىگە زىچ ھەمكارلاشقان مەركىزى ستوكھولمدىكى شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن بەختىنۇر خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ قېتىمقى شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر ھەپتىلىكىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئوڭۇشلۇق بولغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ بۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيەت جەريانىدا ئۆزلىرىنىڭ شىۋېتسىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا ئوخشىمىغان پارتىيەلەرنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىشلار ئۆتكۈزۈپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ناھايىتى تەسىرلىك رەۋىشتە ئاڭلىتىش پۇرسىتىغا ئېرىشكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغان بىر نەچچە دىپلوماتىك پائالىيەتلەر بار، ئۇ بولسىمۇ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭكى ئۆزئارا ھەمكارلىشىشىدا شىۋېتسىيە پارلامېنتىدا پارتىيە رەھبەرلىرى بىلەن، دىپلوماتلار بىلەن، پارتىيە لىدىرلىرى بىلەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە، پارلامېنتتا، ئامنېستى ئىنتېرنېشنالدا، سىۋېدىش پەندە ۋە خىيۇمېن رايتس ۋوچتا ئوخشىمىغان ۋاقىتلاردا ناھايىتى جىددىي، ئۈنۈملۈك دىپلوماتىك سۆھبەتلەر ئېلىپ بېرىلدى. يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، بىر ھەپتىلىك ئۇيغۇر ھەپتىلىكى پائالىيىتى مەيلى دىپلوماتىك تەرەپلەردىن بولسۇن، مەيلى ياشلىرىمىزنى تەربىيەلەش كونفېرانسى جەھەتتىن بولسۇن ئۈنۈملۈك، تەرتىپلىك، مەنالىق ئۆتتى.
ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ قېتىملىق پائالىيەتلىرىگە ھەمدە لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بايانلىرىغا شىۋېتسىيە مەتبۇئاتلىرىنىڭمۇ ئالاھىدە قىزىققانلىقىنى ئىپادە قىلدى. شىۋېتسىيە مەتبۇئاتىنىڭ ئەڭ چوڭ مەركىزى بولغان تې تې دا سۆھبەتلەر بېرىلدى. لاگېر شاھىتلىرىمىزدىن قەلبىنۇر خانىم ۋە سايراگۈل خانىم ئۆزىنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى ھەر بىر ئورگانلاردا پاكىتلىق ماتېرىياللار بىلەن، كۆز ياشلىرى بىلەن ئىپادىلەپ، مۇخبىرلارنى بولسۇن، دىپلوماتلارنى بولسۇن، ئورگانلارنىڭ رەھبەرلىرى ۋە قاتناشقۇچىلارنى شۇنچىلىك تەسىرلەندۈردى. ھەر بىر سۆھبەتتە شۇ قاتناشقۇچى رەھبەرلەرنىڭ، مۇخبىرلارنىڭ قەلەملىرى توختاپ قالمىدى، توختىماي ئۇلار ئۇ گۇۋاھلىق سۆزلىرىنى يېزىپ ماڭدى. ئىسپاتلارنى ئاڭلىدى، گۇۋاھلىق رەسىملىرىنى ساقلاپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتتى. پارلامېنت رەھبەرلىرىنىڭ، پارتىيە لىدىرلىرىنىڭ ۋە ھەر قايسى ئورگان مەسئۇللىرىنىڭكى ئىنكاسى ناھايىتى جىددىي ھەم قىزغىن بولدى.
شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر ھەپتىلىكى پائالىيىتىنىڭ يەنە بىر مۇھىم مەزمۇنى ئۇيغۇر ياشلىرىنى خەلقئارا قانۇن، خەلقئارا ئەھدىنامىلەر، دېموكراتىيە، ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇق بىلىملىرى بىلەن تەربىيەلەش كۇرسى بولغان. بۇ كۇرسقا

ستوكگولمدىكى پائالىيەتلەرگە ۋە ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسىغا گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئالدىنقى يىلى لوندوندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارىنى چىقىرىشقا قاتناشقان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ سوتچىسى ھامىد سابى قاتارلىق مۇھىم شەخسلەرنىڭمۇ بۇ كۇرسقا قاتنىشىپ، مىللەتنىڭ ئۈمىدى بولغان ئۇيغۇر ياشلىرىغا دەرس بەرگەنلىكىدىن ئۆزىنىڭ كۆپ ئىپتىخارلانغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ قېتىملىق بۇ كۇرس ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ۋە تەسىرلىك بولدى دەپ قارايمەن چۈنكى بۇ كۇرسقا چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرمۇ تەكلىپ قىلىندى يەنى ئەنگلىيە لوندون سوتىغا قاتناشقان سوتچىمۇ بۇ كۇرستا بىر يېرىم سائەتتىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆزىنىڭكى لېكسىيەلىرىنى مۇھىم نۇقتىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ھەم بىزنى سۆزگە تەكلىپ قىلدى مەنمۇ مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ كامپ لاگېر توغرىسىدا نۇرغۇنلىغان ئەمەلىي مىساللار بىلەن ئۇنى سۆزلەپ ئۆتتۈم ۋە ۋەتىنىمىزنىڭ كەلگۈسى، خەلقىمىزنىڭ ئۈمىدى بولغان شۇ ياشلىرىمىزدىن كۈتىدىغان تەلەپلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويدۇم.
ستوكگولمدىكى ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسىغا بېلگىيەنىڭ ئانتىۋېرپېن شەھىرىدە ياشايدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىدىن ئەكبەرجانمۇ كېلىپ قاتناشقان. ئۇ بۈگۈن بۇ كۇرس ھەققىدىكى تەسىراتلىرىنى بايان قىلغاندا، كۇرسقا قاتناشقان ياشلارنىڭ مىللىي روھى، ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا بولغان كۈچلۈك قىزىقىشىدىن ئۆزىنىڭ بەكلا ھاياجانلانغانلىقىنى ئىپادىلىدى. شىۋېتسىيەدىكى بۇ تەربىيەلەش كۇرسى ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ۋە مەزمۇنلۇق ۋە يېڭىچە ھالەتتە ئۆتتى دەپ ئويلايمەن. چۈنكى ئەمدى بۇنىڭغا بىر قاتناشقان شەخس بولۇش سۈپىتىم بىلەن. شۇنداق دېيەلەيمەنكى، بۇ كۇرسقا ئەمدى مۇشۇ سكاندىناۋىيە دۆلەتلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا دۇنيانىڭكى ھەر قايسى جايلىرىدىن ئوخشىمىغان ياشتىكى ياشلىرىمىز كېلىپ بۇنىڭغا قاتنىشىپتۇ. مەن بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇش بولدۇم. بۇلاردىن مەن ھېس قىلغان نۇقتا بولسا، بۇلار ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەتنىڭكى. تىلىدىن باشقا يەنە ئىنگلىزچە تىلىدا ناھايىتى پىششىق ئىكەن. يەنە بىر نۇقتا مۇشۇ ئۇيغۇر دەۋاسىغا بولغان قىزىقىش، ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىگە بولغان ئىزدىنىش بۇلاردا ھەقىقەتەن بىر كۈچلۈك ئويغىنىشنى ھاسىل قىلىۋېتىپتۇ. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر ھەپتىلىكى پائالىيىتىنىڭ نەتىجىلىك ئاخىرلاشقانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن كەڭ كۆلەمدە ئۇچرىشىش ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى ئۆتكۈزۈۋاتقان بولۇپ، ئۇلار بۇ جەرياندا ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن بىرلىكتە ئاۋسترالىيەدىكى پارلامېنت ئەزالىرى، ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە شۇنداقلا دىپلوماتلار بىلەن ئۇچرىشىش ئەپ بارغان. تۆۋەندە ئاۋسترالىيەدىكى بۇ پائالىيەتلەر ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئاۋسترالىيە ئادېلېيدتىكى تەڭرىتاغ ئۇيغۇر خانىم-قىزلار ئۇيۇشمىسى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مەسئۇللىرىدىن بولۇپ ئالتە كىشىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىن بەشىنچى ماي كۈنىگىچە ئاۋسترالىيەنىڭ پايتەختى كانبېررا مېلبورن، سىدنېي ۋە ئادېلېيد قاتارلىق ئۇيغۇرلار بىر قەدەر زىچ ئولتۇراقلاشقان شەھەرلىرىدە ئۇيغۇرلار بىلەن كەڭ كۆلەمدە ئۇچرىشىش ۋە تەربىيەلەش كۇرسى ئۆتكۈزۈش بىلەن بىرلىكتە پارلامېنت ئەزالىرى، ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئاۋسترالىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىسى ھەم كونسۇللىرى بىلەنمۇ ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان. مەزكۇر ھەيئەت تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى كانبېررادىكى ئاۋسترالىيە پارلامېنت ئەزاسى، لىبېرال پارتىيىسىنىڭ رەئىسى دېيۋىد سپېرس، پارلامېنت ئەزاسى جېڭ لى قاتارلىق كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ، تۆت بەتلىك تەلەپ خېتىنى سۇنغان. روشەن ئابباس خانىم بۇ پائالىيەتلەرنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنىڭ ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈپ، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىدىن تەلەپ قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ ئاۋسترالىيەدە بۇنداق بىر يۈرۈش پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشتىكى مەقسىتىمىز بولسا ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلىش ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلىش بولغانىدى ھەمدە بىز بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاۋسترالىيە پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن دىنىي تەشكىلاتلار ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن بىر يۈرۈش ئۇچرىشىشلارنى ئېلىپ باردۇق روشەن ئابباس خانىم بىلەن تەيۋەن پارلىمېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلىدىكى تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ رەھبىرى ئۆركەش دۆلەت يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنىدىن ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە ئاۋسترالىيەنىڭ ئادېلېيد شەھىرىدە ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنى تەربىيەلەش كۇرسى ئاچقان. كۇرسقا ئادېلېيدتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر خانىم قىزلىرى ئىشتىراك قىلغان. كۇرستا فىرانسىيەدىكى ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى دىلنۇر رەيھان ئۆركەش دۆلەت ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى خادىملىرىدىن سارىنا سوھايل خانىم قاتارلىقلار لېكسىيە بەرگەن. بۇ ھەقتە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مۇتەخەسسىسلىرىدىن ئارسلان ھىدايەت ئەپەندى بىزگە قىسقىچە مەلۇمات بەردى.
ئاۋسترالىيەدە قانداق پائالىيەتلەرنى ئەپ ماڭىدىغىنىمىزنى، چۈنكى ئۇ يەردىكى وركشوپ شۇ يەردىكى ھەرىكەتنى جانلاندۇرۇش، ھەرىكەتلەندۈرۈش شۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنى. شۇنىڭدىن كېيىن ئاۋسترالىيە ھۆكۈمەتكە قويۇلغان تەلەپلەر شۇ يەردە بىر لوببىچىلىق قىلىشتا ئاشۇ ھەرىكەتلەرنى، ئاشۇ تەلەپلەرنى ئەمەلگە ئېشىش ئۈچۈن شۇڭا بىر وركشوپ ئەپ بېرىلدى. ھەممە يەرگە بارساق مەقسەت شۇ ئەمدى. بۇ بىز ياپونىيەگە بارغان ماژىنىمىز، كېيىن ئىستانبۇلغا باردۇق. يەنى ھەر بىر بارغان يېرىمىزنى شۇ يەردىكى جامائەتنى بىر ھەرىكەتلەندۈرۈش. روشەن ئابباس خانىم، سىدنېيدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى مۇھەممەت ئوبۇل، ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇھاجىرلار كومىتېتى مۇئاۋىن رەئىسى مەمەت جەلەپچى ئەپەندىلەردىن تەركىب تاپقان ھەيئەت يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېلدا تۈركىيەنىڭ سىدنېيدىكى كونسۇلى ئالى سېۋىم ئەپەندى بىلەن كۆرۈشۈپ، تۈركىيەدىن كۈتكەن بەزى تەلەپلىرىنى يەتكۈزگەن. مەمەت جەلەپچى ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ،

ve ikameti yok hem Uygurlarda grajdanlık birleşinin zurul ikenliğini bayan kıldık. Yine mühim bir nokta bütün dünyada İslam vehimesi Hıtay'da en eşedi derecede mevcuttur. Çünkü komünist Hıtay hükümeti İslam dinini devalaş kerek bulgan bir virüs keselliği Katar'ı da körmektedir. Türkiye'nin bu cihetten İslam Devletleri Teşkilatı ve Eza Devletlerini uygartışta rol oynayalaydıganlığını ve bu arkalık Uygur davasına mühim derecede yardım yardım bireleydiğanlığını oturuğa koyduk. Bundan başka Türkiye'nin 2014 yılından bu yan Tayland'daki tutup duruş urunlarda kanunsuz halde tutulgan 48 Uygur karındaşımızın erkinlikli erişişige yardım verişini oturuğa koyduk. Konsül Ali Bey bizni bek dostane bir şekilde karşı aldı ve Uygurların ve Türklerin karındaş ikenligini eğitip biznin taleplerimizni Türkiye devletige yetküzmekçi ikenligini bayan kıldı.
Bu faaliyetlerge sahip kal başkanlık kılgan Avustralya Tangritag Uygur Hanım Kızlar Uyuşmasının reisi

ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. بۇلاردىن سىرت ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ھەيئىتى بارغانلا شەھەرلەردە ھەدەمنى ئىزدەيمەن ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنى كۆرسىتىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا دوكلات بېرىش يىغىنىمۇ ئۆتكۈزگەن بولۇپ، بۇ پائالىيەتلەرگىمۇ قىزىقىش يۇقىرى بولغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار